ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີ ທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຊາບແດ່ ສຳລັບຊຸດນີ້ນີ້ນາ ທີ່ວ່າມັນເປັນແນວໃດວະ ທີ່ວ່າລາວຕຽມຮັບສະພາປະຊາຊົນລາວຫຼັງໃໝ່ນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ທາງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼືວ່າ ສສຊ ຊຸດປັດຈຸບັນ ກະໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຄວາມກ້າວໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງອາຄານສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັງໃໝ່ ທີ່ສະໜາມຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຳລັບ ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຂອງຂວັນຈາກພັກຄອມມູນິດຫວຽດນາມ ລັດຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ມອບໃຫ້ພັກລັດ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ປະຊາຊົນລາວ ເລີ່ມກໍ່ສ້າງມາຕັ້ງ ແຕ່ປີ 2559 ເນາະ ກະມີມູນຄ່າກໍ່ສ້າງຢູ່ທີ່ 100 ລ້ານດອນລາ ມີ 5 ຊັ້ນ ແລະກະຊັ້ນໃຕ້ດິນ ຈຸເຈົ້າໜ້າທີ່ ກະຄືເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໄດ້ 800 ເຖິງ 1,000 ຄົນ ໃນນັ້ນກໍມີສະໂມສອນໃຫຍ່ ຫ້ອງປະຊຸມ 3 ຂະໜາດ ຫ້ອງເຮັດວຽກສະມາຊິກສະພາແ ຫ່ງຊາດ ແລະກະຄະນະປະຈຳສະພາ ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດປີ 2021 ກະຮອງຮັບ ສສ ຫຼືວ່າ ສສ ລາວເນາະ ຊຸດໃໝ່ ທີ່ຜ່ານການເລືອກຕັ້ງຊ່ວງຕົ້ນປີໜ້າໄດ້ ໂດຍຂະນະທີ່ທາງ ກກຕ ລາວກໍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ວັ ນທີ 21 ກຸມພາ 2021 ເປັນວັນເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວຊຸດໃໝ່ເນາະ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຫວຽດນາມມາສ້າງສະພາປະຊາຊົນລາວໃຫ້ລາວນີ້ ແມ່ນວ່າສ້າງຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເດີ່ນທາດຫຼວງຊະບໍ່ ແມ່ນ ກໍຄື ຖ້າເອີ້ນກໍຄືສະໜາມຫຼວງຂອງລາວເນາະ ອືມ ສະໜາມຫຼວງ ເອີ ເດີ່ນທາດຫຼວງລະ ກໍແປວ່າສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນລາວນີ້ ມັນປ່ຽນເປັນຄັ້ງທີ 3 ແລ້ວຕົວ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ ອັນແລກຫັ້ນກໍແມ່ນຢູ່ຂ້າງອະນຸສາວະລີຫຼັ ງ ຫຼືວ່າຂ້າງລີເຊວຽງຈັນ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມວຽງຈັນນັ້ນ ບາດແລ້ວກໍປ່ຽນໄປບ່ອນໃໝ່ ລະບາດນີ້ລະສ້າງໃໝ່ ຊິເປີດຂຶ້ນນີ້ ປີ 2021 ນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນຢູ່ເດີ່ນທາດຫຼວງບໍ່ ເຫັນບອກວ່າຊິເປັນຕົ້ນເດືອນ ຕົ້ນເດືອນກຸມ ພາເນາະ ປະມານນີ້ ໂຕ ຕົ້ນເດືອນກຸມພາ ອັນນີ້ແມ່ນຫຼັງໃໝ່ ກໍແປວ່າເປັນຫຼັງທີ 3 ແລ້ວຕົວແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແລ້ວມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນຫຍັງຫວຽດນາມມາສ້າງໃຫ້ຟຣີໆ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເພາະວ່າມັນຮ້ອຍລ້ານນີ້ມັນ ມັນ ເປັນຂອງຟຣີບໍ່ໄດ້ເດ ມັນຕ້ອງມີແນວໃດແນວໜຶ່ງຜູກມັດ ຫຼືວ່າຫວຽດນາມມີຜົນໄດ້ ມັນຈັ່ງສ້າງ ບໍ່ມີປະເທດໃດໃຫ້ຂອງຟຣີຈັກເທື່ອ ອັນນີ້ກະອັນ ບໍ່ແນ່ໃຈເນາະວ່າຊິ ຊິໄດ້ມີອີ່ຫຍັງແລກປ່ຽນກັນ ແຕ່ວ່າເປັນກາ ນຮ່ວມມືໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເນາະ ໂອ ແປວ່າເພິ່ນ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ແຈ້ງບອກ ເອີ ເບື້ອງຫຼັງຂອງການສ້າງໃຫ້ນີ້ວ່າ ຫວຽດນາມໄດ້ຫຍັງແດ່ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າ ມີແຕ່ວ່າມາຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຟຣີໆ ທໍ່ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກ ະ ກະບໍ່ໄດ້ເວົ້າອີ່ຫຍັງເນາະ ກະເປັນການ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເພິ່ນບອກວ່າເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອເນາະ ໂອ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລ້ວ ສະພານີ້ມັນ ມັນ ວ່າ ຈັກຊິວ່າຈັ່ງໃດ ມັນເປັນຕົນເປັນໂຕຂຶ້ນແລ້ວນີ້ ມັ ນ ມັນໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າບໍ່ ໃຫຍ່ ໃຫຍ່ກວ່າອັນຂອງເພິ່ນສ້າງເອງຫັ້ນບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືຄວາມໃຫຍ່ໂຕ ລະກະຄວາມສະດວກສະບາຍ ມັນກະຫຼາຍຂຶ້ນເນາະ ລະກະພື້ນທີ່ກະກວ້າງຂວາງ ເດີນທາງໄປມາກະ ກະສະດວ ກສະບາຍຂຶ້ນເນາະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເດີ່ນທາດຫຼວງນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນກະແປກຢູ່ ລະເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງໄປສ້າງໃສ່ເດີ່ນທາດຫຼວງເນາະ ອັນນີ້ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນເນາະວ່າເປັນ ຫຍັງເຂົາໄປສ້າງທີ່ນັ້ນ ແຕ່ວ່າຖ້າ ຖ້າດູເດົາເບິ່ງກໍສິເປັນພື້ນທີ່ທີ່ກວ້າງເນາະ ກວ້າງແລ້ວກໍສວຍງາມເນາະ ໂອ້ຍ ອັນຢູ່ວຽງຈັນນັ້ນມັນທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ເດີ່ນບັກຫຼາຍໆ ແຮ່ງກວ້າງກວ່ານັ້ນກໍມີ ແຕ່ວ່າໄປສ້າງໃ ສ່ເດີ່ນທາດຫຼວງນີ້ ມັນກໍແປກໆໃດ໋ ເພາະວ່າ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນຂ່າວປລ່ອງປ່ອງແປ່ງ ປະນາມໂຈມຕີບໍ ຫຼືວ່າເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍ ຫຼືວ່າເວົ້າແບບໃດກໍຢ່ານີ້ ແມ່ນວ່າຫວຽດນາມມາສ້າງນີ້ເພື່ອວ່າຂຶງໃສ່ສ າທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ວ່າມາສ້າງເມືອງຈີນຢູ່ຫຼັງທາດຫຼວງຫັ້ນ ວ່າຊັ້ນ ອັນນີ້ຈັກແມ່ນຈິງຫຼືບໍ່ ກໍ ກໍບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງມາເຮັດໃສ່ເດີ່ນທາດຫຼວງເນາະ ແມ່ນ ອືມ ກໍແປກຢູ່ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ບາດນີ້ຂໍເຄື່ອນໄປເລື່ອງໃໝ່ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າທາງການສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຕຽມສຶກສາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສ້າງເສັ້ນທາງຫຼວງພະບາງອຸດົມໄຊນີ້ໃດ໋ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ອັ ນນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນເພິ່ນກໍໄດ້ລາຍງານເນາະວ່າ ໂຄງການສ້າງທາງດ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຫຼວງພະບາງກັບແຂວງອຸດົມໄຊ ມີໄລຍະທາງປະມານ 113.9 ກິໂລແມັດ ທ່ານ ສຸການ ບຸນຍົງ ຮອງຜູ້ວ່ າການແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍເປີດເຜີຍວ່າ ການກໍ່ສ້າງ ເລີ່ມຈາກເຂດຫຼວງພະບາງ ເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງງາ ເມືອງນາກອກ ແລະ ເມືອງໄຊ ກິນພື້ນທີ່ທັງໝົດ 1,055 ເຮັກຕາ ຫຼືວ່າປະມານ 660 ໄລ່ ໂຄງການດັ່ງກ່າວກໍສິມີຄ່າ ກໍ່ສ້າງປະມານ 2,880 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຫຼືປະມານ 87,000 ລ້ານບາດໄທເນາະ ໂດຍທາງດ່ວນກໍສິຕັດຜ່ານແຂວງຫຼວງພະບາງ 29.8 ກິໂລແມັດ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ 84.1 ກິໂລແມັດ ມີສະພານຢູ່ 98 ແຫ່ງ ຈຸດອອກ 5 ແຫ່ງ ແລ້ວ ກໍອຸໂມງອີກ 8 ແຫ່ງເນາະ ລາຍງານລະບຸວ່າຖ້າກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດ ທາງດ່ວນສາຍນີ້ກໍສິຫຼຸດໄລຍະເວລາເດີນທາງຈາກຫຼວງພະບາງໄປອຸດົມໄຊ 6 ຊົ່ວໂມງເຫຼືອ 1 ຊົ່ວໂມງເນາະ ມັນກໍຄືວ່າເສັ້ນທາງເມືອງລ າວ ມັນທຸກລຸກຄຸກຄັກ ມັນໄປມາຍາກວ່າຊັ້ນເທາະ ໃນສະໄໝ 80 ພຸ້ນ ຕັ້ງແຕ່ປາກເຊລົງມາຫາແຖວອັນນາກົງກົກກົງກຽມນີ້ ຂີ່ລົດມານີ້ 2 ມື້ກໍຍັງບໍ່ຮອດ ດຽວນີ້ນີ້ຫົນທາງກໍດີກວ່າເກົ່າແລ້ວ ກໍຫຼວງພະບາງອຸດົມໄຊ ນີ້ກໍຄືກັນລະ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ມັນກໍອາດຈະເປັນທາງກຽນ ຫຼືວ່າບໍ່ມີຊ້ຳກໍບໍ່ຈັກເດ ໄປມາຫາສູ່ກັນຍາກ ຄັນວ່າສ້າງແລ້ວມັນກໍຕ້ອງແລ່ນໄປມາຫາສູ່ກັນໄວກວ່າເກົ່າ ແຕ່ວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຫຼືວ່າຝ່າ ຍທາງການລາວ ໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍຫຼືບໍ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າຂ່າວຄາວຊາບນີ້ແມ່ນວ່າ ການສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ ຫຼືວ່າເສັ້ນທາງໃຫຍ່ໄຮເວວ່າຊັ້ນເທາະ ລະຫວ່າງຫຼວງພະບາງອຸດົມໄຊນີ້ລະ ເຫດຜົນແທ້ໆນີ້ ມັນແມ່ນຫຍັງເນາະ ເຫດຜົນແທ້ໆນີ້ ຖ້າສິດູເດົາເນາະ ກໍຄືເລື່ອງຂອງການຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລ້ວກໍເລື່ອງຂອງ ຂອງເສດຖະກິດອະເນາະ ເປັນເປັນສຳຄັນເນາະ ເລື່ອງທ່ອງທ່ຽວນີ້ສຳຄັນ ເພາະວ່າ ຫຼວງພະບາງກໍຖືວ່າເປັນມໍລະດົກໂລກ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດນີ້ກໍໄປກັນຫຼາຍເນາະ ລວມທັງຄົນໄທນຳເນາະ ກໍແມ່ນຢູ່ ມັນ ມັນ ມັນ ຫຼວງພະບາງມັນ ມັນຖືກຈັດແຈງໃຫ້ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ວ່າອຸ ດົມໄຊນີ້ຄັນສິເວົ້າເນາະ ສະໄໝແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ມັນກໍເປັນບ້ານນອກບ້ານນາ ແລ້ວກໍອາດຈະເປັນເຊັ່ນນີ້ຢູ່ລະ ແຕ່ວ່າໃນສະໄໝເສິກສົງຄາມມັນ ແມ່ນວ່າຈີນນີ້ເຂົ້າມາແຊກແຊງນີ້ ມາຢູ່ອັນນ່າ ອຸດົມໄຊຫຼາຍກວ່ າໝູ່ ແລ້ວຈົນວ່າໄດ້ສ້າງອະນຸສາວະລີຈີນລາວຂຶ້ນ ຫຼືວ່າແນວໃດແນວໜຶ່ງ ກ່ຽວກັບອະນຸສາວະລີຈີນນີ້ ຂຶ້ນຢູ່ເມືອງອຸດົມໄຊຫັ້ນ ກະແປວ່າຈີນນີ້ມາຝັງຫຼັກຝັງຖານຢູ່ອຸດົມໄຊຫັ້ນຫຼາຍ ແລະໃນການສ້າງເສັ້ນທາງ ນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າຈຸດສ່ວນໃຫຍ່ ເຫດຜົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ອຸດົມໄຊຫັ້ນ ແຕ່ລະປີຫັ້ນ ນອກຈາກຫຼວງພະບາງແລ້ວ ໄດ້ ຮັບ ຫຼືວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍປານໃ ດ ເພິ່ນໄດ້ບອກບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ວ່າ ອ່າ ອຸດົມໄຊນີ້ມີ ມີປະຊາຊົນ ຫຼືວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວໄປທ່ຽວໜ້ອຍຫຼາຍສ່ຳໃດ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ຖືວ່າເປັນ ເປັນທາງເລືອກ ອ່າ ຕົ້ນໆ ໄປຄວບຄູ່ກັບ ເລື່ອງຂອງ ຂອງເສດຖະກິດເນາະ ການຄ້າການຂາຍລະຫວ່າງຫຼວງພະບາງກັບອຸດົມໄຊ ທີ່ຊິເດີນທາງໄປ ຊຶ່ງ ຊຶ່ງ ອຸດົມໄຊ ຢ່າງທີ່ ທີ່ທ່ານບອກນະ ວ່າມີ ມີຊາວຈີນມາຕັ້ງລົກລາກປັກຖານກັນ ກັນຫຼາຍເນາະ ບໍ່ ວ່າຈີນໄປຢູ່ໃສຢູ່ໃນເມືອງລາວນີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນສ້າງຄວາມຈະເລີນຂຶ້ນ ທີ່ມອງເຫັນໄດ້ວ່າອາດຈະແມ່ນສຳລັບຄົນຈີນເອງ ຍົກຕົວຢ່າງບຶງທາດຫຼວງກໍສ້າງຂຶ້ນ ແລ້ວຈະ ຢູ່ບໍ່ເຕັນກໍສ້າງຂຶ້ນ ຢູ່ວັງວຽງກໍ ເສດຖ ະກິດ ຫຼືວ່າຮ້ານຄ້າຮ້ານຂາຍ ຫຼືວ່າທຸລະກິດຈີນກໍປູດປູດປາດຂຶ້ນເປັນບັກຫຼາຍໆພຸ້ນ ເສັ້ນທາງກໍສ້າງດີຂຶ້ນ ບ່ອນໃດຈີນໄປຢູ່ນີ້ແມ່ນວ່າ ສ້າງຂຶ້ນດີຂຶ້ນ ບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບທີ່ວ່າເຈົ້ານາຍລາວໄປຢູ່ໃສ ແລ້ວໄປວ່ າຖະໜົນເສັ້ນນັ້ນຈະເລີນ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ດານສູງ ຈາກທີ່ວ່າບ້ານຫົວຊ້າງເມືອງນາຊາຍທອງໄປບໍ່ໄກເທົ່າໃດຫັ້ນ ຫົນທາງທີ່ວ່າໄປສວນຂອງອະດີດປະທານປະເທດລາວຫັ້ນກໍລາດຢາງພຸ້ນ ແຕ່ວ່າຫຼາຍຫົນແ ຫ່ງຫັ້ນ ເປັນຂີ້ເບີຂີ້ຕົມຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນວ່າ ຈີນມາສ້າງນີ້ ມູນຄ່າທ່ານກໍໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຫຼາຍເຕີບແລ້ວໄປ ແລ້ວທາງການລາວໄດ້ລົງທຶນນຳຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ ໂຕ ໂຕ ໃນ ໃນ ໃນສ່ວນຂອງຂໍ້ມູນໂຕນີ້ ອ່າ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເນາະ ວ່າໜ້ອຍຫຼາຍສ່ຳໃດເນາະ ກໍອາດຈະແມ່ນວ່າຈີນນີ້ສ້າງໃຫ້ຟຣີໆ ດູເດົາແບບນີ້ໄດ້ຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະບໍ່ແນ່ໃຈເນາະ ກະຖືວ່າ ຄ້າຍໆກັບວ່າທາງ ທາງດ່ວນວຽງຈັນວັງວຽງແຫຼະເນາະ ກໍຄື ມີການຮ່ວມທຶນ ແລ້ວກະມີການສຳປະທານເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມີ ມີ ມີການເກັບຄ່າທາງບໍ່ ໃນການໃຊ້ນີ້ຂຶ້ນໆລ່ອງໆນີ້ ອັນທາງດ່ວນນີ້ມັນກໍຕ້ອງມີຢູ່ແລ້ວເນາະ ເພາະວ່າມັນເປັນການລົງທຶນ ລົງ ທຶນຄ່ອນຂ້າງສູງເນາະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ເອີ່ຍເຖິງ ເລື່ອງຂອງລາຄານີ້ ຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ແຕ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ເອີ່ຍເຖິງບໍ່ວ່າຊິມີການເກັບຄ່າທາງນີ້ ອັນນີ້ ອັນນີ້ກະ ກະຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການເວົ້າເຖິງ ແ ຕ່ວ່າເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ຖ້າເປັນທາງດ່ວນນີ້ ກໍຕ້ອງມີການເກັບ ເກັບຄ່າເດີນ ຄ່າ ຄ່າໃຊ້ຢູ່ແລ້ວເນາະ ອືມ ເພາະວ່າມັນກະແປກທີ່ສຸດແຫຼະ ທາງດ່ວນລາວນີ້ ຈັກຊິວ່າຈັ່ງໃດລະ ເສັ້ນທາງວັງວຽງວຽງຈັນນີ້ ບໍ່ໃຫ້ ລົດຈັກແລ່ນວ່າຊັ້ນ ລົດຈັກນ້ອຍກວ່າ 300 cc ບໍ່ ຫຼືວ່າທໍ່ໃດນີ້ລະ ບໍ່ໃຫ້ແລ່ນວ່າຊັ້ນ ອັນ ຖະໜົນທາງເພື່ອການໃຊ້ລົດຖີບລົດແມ່ນຫຍັງກໍແລ່ນໄດ້ ເອີ ໃນຕ່າງປະເທດນີ້ແມ່ນຢູ່ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ລົດຖີບແລ່ນ ເພາະວ່າມັນ ມັ ນ ມັນເກະກະ ມັນຊ້າ ແຕ່ວ່າລົດຈັກນີ້ລຸ້ນໃດກໍແລ່ນໄດ້ໝົດລະ ແລ້ວຫົນທາງວັງວຽງວຽງຈັນນັ້ນ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົດຈັກຄັນໃດຄັນໜຶ່ງນີ້ແລ່ນ ແລ້ວຫົນທາງປາກຊ່ອງນີ້ກໍແມ່ນວ່າ ເກັບຄ່າເສັ້ນທາງນີ້ກະຈົນວ່າ ປະຊາ ຊົນຮ້ອງໂອ້ ອອກ YouTube ກັນຢ່າງ ຢ່າງ ຢ່າງຖົມເທ ທີ່ວ່າຕິຕຽນວ່າລາຄາແພງໂພດຫັ້ນນະ ແລ້ວ ແຕ່ວ່າເພິ່ນ ເສັ້ນທາງອຸດົມໄຊຫຼວງພະບາງນີ້ ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍເຖິງວ່າ ຊິເກັບຄ່າຫຼືບໍ່ເທື່ອນີ້ກະ ກໍແມ່ນວ່າເປັນເລື່ອ ງໜຶ່ງອີກ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນີ້ ມາສ້າງນີ້ ມີໂຄງການ ຫຼືວ່າມີການບົ່ງວາງເວລາວ່າຈະສ້າງເສັດເມື່ອໃດບໍ່ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ ເອີ ເວົ້າເຖິງວ່າຊິແລ້ວເສັດຕອນໃດເນາະ ຕອນນີ້ກໍຢູ່ລະຫວ່າງ ການການເຮັດການສ້າງຢູ່ເນາະ ໄວຢູ່ດອກ ເພາະວ່າມັນ ມັນ ມັນປະມານ 100 ຫຼັກກິໂລແມັດຊື່ໆ ໂອເຄ ບາດນີ້ນີ້ ຂໍເວົ້າເລື່ອງການຄ້າການຂາຍ ຫຼືວ່າກະເສດນີ້ນະ ຊາວກະສິກອນກາເຟໄທນີ້ ໄດ້ຮັບຄວາມເດືອ ດຮ້ອນຈາກກາເຟລາວວ່າຊັ້ນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ

ຫຼືວ່າບໍ່ແປກກໍວ່າແມ່ນ ເພາະວ່າການຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບໄທນີ້ ມັນ ມັນມັກສວມຮອຍກັນ ໃນຕົວຢ່າງລັດຖະບານຍິ່ງລັກນີ້ ກະແປວ່າເຂົ້າເຈົ້າລາວນີ້ວ່າຫຼັ່ງເຂົ້າປະເທດໄທນີ້ບັກຫຼາຍໆແລະ ຈົນວ່າຈັບມີກາ ນຟ້ອງຮ້ອງເປັນຄະດີກັນຂຶ້ນ ແລະ ໃນສະໄໝໃດກໍຢ່າ ຍົກຕົວຢ່າງສະໄໝໜຶ່ງຫັ້ນກໍແປວ່າ ໝູກີ້ນີ້ຈາກເມືອງລາວເຂົ້າມາເມືອງໄທນີ້ກໍບັກຫຼາຍໆ ເພາະວ່າລາຄາໝູກີ້ຢູ່ເມືອງລາວມັນຖືກກວ່າ ຊີ້ນກະບໍ່ຕ່າງຫຍັ ງກັບຊີ້ນໝູທົ່ວໄປວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວ ແຕ່ວ່າມີແນວ ມີແນວໜຶ່ງທີ່ວ່າຫຼັ່ງເຂົ້າໄປປະເທດລາວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງນີ້ກະ ເຖື່ອນກໍອາດວ່າແມ່ນນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນໝາ ຊີ້ນໝາແຊ່ເຢັນ ຫຼືວ່າໝາເປັນໂຕນີ້ ເອົາ ເອົາຂ້າມເມືອລາ ວກໍບັກຫຼາຍໆແລະ ແຕ່ວ່າການຄ້າ ກາເຟນີ້ນະ ທີ່ວ່າທ່ານເວົ້າວ່າມັນມາຈາກຝັ່ງລາວ ແລະ ມາຮອດຝັ່ງໄທກະສວມຮອຍເປັນກາເຟໄທຂາຍກັນນີ້ ກໍແມ່ນວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າທາງການໄທຊາບແລ້ວນີ້ນະ ເພິ່ນໄ ດ້ຈັບໄດ້ຜູ້ໃດ ຫຼືວ່າການຄ້າໃດ ຫຼືວ່າມີວິທີການປ້ອງກັນແບບໃດແລ້ວຫຼືຍັງ ອັນນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງການປ້ອງກັນການລັກລອບສິນຄ້າຕ່າງໆ ເຂົ້າມາໃນໃນໃນປະເທດ ຫຼືວ່າສົ່ງອອກປະເທດເນາະ ໂດຍຜິດກົ ດໝາຍນີ້ ທາງ ທາງການທາງໄທ ທາງລາວ ກໍພະຍາຍາມດຳເນີນການຢູ່ແລ້ວ ບາງສ່ວນກໍ ກະຈັບໄດ້ບາງສ່ວນ ມັນກະຄືວ່າເນາະ ຄື ຄືດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືວ່າພື້ນທີ່ມັນຕິດກັນຍາວເນາະ ການລັກລອບນຳເຂົ້າ ມັນ ມັ ນກະຈະເປັນໄປໄດ້ ເພາະວ່າມັນ ມັນແປກຢູ່ ເພາະວ່າຊາຍແດນລາວກັບໄທນີ້ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ມັນກະຄວບຄຸມໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າກາເຟນີ້ເປັນແສນເຂົ້າມານີ້ ໂຫຍ ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົ້າມາເທື່ອລະກະຕ່າເດ ມັນຕ້ອງ ເຂົ້າມາລົດ ເອີ ພ່ວງຄັນບັກໃຫຍ່ໆພຸ້ນເຂົ້າມາ ແລ້ວມັນກະຕ້ອງໃສ່ເຮືອໃສ່ແພຂ້າມມາ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍ ຄັນວ່າຂ້າມສະພານໃນຊາຍແດນມານີ້ ມັນກະບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍຄືກັນ ມັນຕ້ອງມີການ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ເຄລຍ ມີການຊື້ຈ້າງກັນລຽບລ້ອຍຕົວະ ມັນຈັ່ງເຂົ້າມາໄດ້ນີ້ ອັນນີ້ວ່າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມັນຊິມີການເຄລຍກັນບໍ່ ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ເຂົາລຽກວ່າ ເອີ້ນວ່າກອງທັບມົດເນາະ ກະຄືຂົນມາ ກະ

ໃນເມື່ອມັນມາຮອດຝັ່ງໄທແລ້ວ ມັນ ມັນບໍ່ຮູ້ດອກວ່າກາເຟໃຜ ເພາະວ່າຖາມກາເຟລາວມັນກໍບໍ່ປາກ ຖາມກາເຟໄທມັນກໍບໍ່ປາກ ມັນກໍຄືກັນນັ້ນ ດຳໆ ເມັດດຳໆ ມາຂົ້ວແລ້ວກໍເປັນກາເຟຄືກັນ ແຕ່ວ່າລົດຊາດມັ ນອາດຈະຕ່າງກັນ ແຕ່ວ່າປົນກັນໄປແລ້ວກະບໍ່ຮູ້ຄືເກົ່າຫັ້ນລະ ເພາະວ່າກາເຟນີ້ ຄັນຊິເວົ້າລະ ຢູ່ລາວອາດຈະຂາຍລາຄາບໍ່ໄດ້ດີ ມາຂາຍໃຫ້ໄທ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກບີບລາຄາລົງ ຫຼືວ່າຖືກກິນລາຄາຢ່າງມາ ກມາຍກໍຕາມ ມັນກໍຍັງໄດ້ລາຄາດີຢູ່ ຄືພວກມາເຮັດລາ ເຮັດການລະ ມາຮັບ ເປັນຊາວຊອກຊາວສວນຢູ່ທີ່ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມ ໜອງຄາຍ ຫຼືວ່າບ່ອນໃດກະຢ່າ ມາປູກຢຸກປູກຢາ ຫຼືວ່າມາລ້ຽງມາເກືອສັດ ຫຼືວ່ າມາຂີດຢາງກໍຕາມນີ້ ແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ເຮັດການຢູ່ເມືອງໄທນີ້ແມ່ນຢູ່ລາຄາມັນຖືກ ມັນກໍຍັງໄດ້ດີກວ່າລາວວ່າຊັ້ນ ໄດ້ລາຄາດີກວ່າລາວ ອັນກາເຟນີ້ກໍຄືກັນນີ້ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້

ທຽບກັບພື້ນທີ່ທີ່ມັນຕິດກັບ ເອີ ແມ່ນ້ຳຂອງທາງຍາວ ພະຍາຍາມຂົນຂຶ້ນເຂົ້າມາເປັນກອງທັບມົດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະວ່າກາເຟນີ້ຢູ່ໃນລາວກໍບໍ່ແມ່ນວ່າມັນຊິປູກໄດ້ທຸກຫົນແຫ່ງ ຢູ່ວຽງຈັນນີ້ກະອາດຈະປູກບໍ່ໄດ້ ຫຼືວ່າບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງກໍອາດປູກບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າປູກໄດ້ດີແທ້ໆນີ້ກະແມ່ນປາກຊ່ອງວ່າຊັ້ນເຖາະ ຝຣັ່ງມັນປູກມາແຕ່ສະໄໝມັນເປັນນາຍເໜືອຫົວລາວພຸ້ນ ແລ້ວກະປູກໄດ້ດີແທ້ໆ ກາເຟກະດີໄດ໋ ກາ ກາເຟປາກຊ່ອ ງຫັ້ນ ແລ້ວກະເອົາໄປຂາຍຕ່າງປະເທດ ກະມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຢູ່ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ນີ້ ລັກກັນເຂົ້າມາຂາຍຢູ່ໃນປະເທດໄທ ເອົາມາປົນກາເຟໄທນີ້ນະ ແມ່ນວ່າກາເຟນີ້ແມ່ນ ແມ່ນກາເຟຊະນິດໃດ ກາເຟຊະນິດດີບໍ່ ເ ຊັ່ນວ່າກາເຟປາກຊ່ອງບໍ່ ຫຼືວ່າກາເຟແບບໃດເນາະ ອັນນີ້ກະບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າເອົາມາຈາກໃສເນາະ ແຕ່ວ່າພາບລວມໆມັນກະຄື ຄືກໍມາຕະຫຼອດແນວນ້ຳຂອງ ທັງພາກເໜືອ ພາກ ພາກອີສານເນາະ ກາ ກາແຟທີ່ເຂົ້ າມາກໍຊິເປັນພັນໂຣບັສຕາ ອາຣາບິກາ ນີ້ລະ ສອງພັນນີ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເນາະ ອື ເພາະວ່າ ກາ ກາເຟຢູ່ໃນລາວ ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າປູກໄດ້ທຸກຫົນແຫ່ງວ່າຊັ້ນເຖາະ ມັນຕ້ອງມີດິນຟ້າອາກາດອັນຖືກຕ້ອງ ຟ້າຝົນອີກ ແ ລ້ວກະແດດອີກ ແລ້ວມັນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງປະກອບໄປນຳ ແຕ່ວ່າມັນເຂົ້າມາໄທນີ້ມາກມາຍນີ້ ກໍແປວ່າມັນຜິດປົກກະຕິ ແລ້ວກະການລັກລອບອອກເຂົ້າມານີ້ ກໍຕ້ອງມີຄວາມຊຳນິຊຳນານເປັນພິເສດລະ ບໍ່ຊັ້ນ ມັນບໍ່ມາໄດ້ຮອດຕັນດອກ ມັນບໍ່ແມ່ນຂອງໜ້ອຍໆ ແລ້ວໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ທາງການລາວກັບທາງການໄທ ທ່ານເວົ້າວ່າກຳລັງປະສານກັນປາບປາມນີ້ລະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນມີໂຄງການ ຫຼືວ່າເຮັດແນວໃດແລ້ ວ ອັນນີ້ກໍຍັງ ຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍນະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງຄວາມຮ່ວມມືໃນການ ອ່າ ນຳສິ່ງຜິດກົດໝາຍເຂົ້າອອກປະເທດນີ້ ກໍຈະມີການຮ່ວມກັນ ເພາະວ່າແຕ່ລະພື້ນທີ່ຕາມແນວຊາຍແດນນີ້ເນາະ ກໍຊິມີເລື່ອງຂອງຄ ະນະກຳມະການ ຄະນະກຳມະການຮັກສາຄວາມສະຫງົບຕາມຊາຍແດນໄທລາວ ຢູ່ທຸກຈັງຫວັດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພິ່ນກະຊິມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັນກັນຢູ່ເລື້ອຍ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ໂອເຄ ກະແປວ່າມັນມັນເປັນບັນຫ າເລື່ອງໜຶ່ງລະ ໃນດ້ານເສດຖະກິດການຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບໄທນີ້ຂອງເທື່ອນີ້ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ໄດ້ກະລຸນາເລົ່າຂ່າວໆທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຊາບອີກຄັ້ງໃໝ່ນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເດດ ສຳດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS ໂອເຄ ບາຍບາຍ ໂອເຄ ບາຍບາຍ
SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook